From Washington, this is VOA News.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao.voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັ ງ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ທ່ານບລິງເກັນ ມຸ່ງໜ້າໄປກອງປະຊຸມຈີຊາວໃນບຣາຊິລ ໂດຍມີການຄາດຄະເນວ່າ ບັນຫາຢູເຄ ຣນ ແລະ ເຂດກາຊາຈະເປັນຫົວຂໍ້ຫຼັກ ຕິດຕາມດ້ວຍບົດສຳພາດພິເສດ ທ່ານລິ້ນທອງ ນ້ອຍນາລາ ອະດີດຫົວໜ້າພະແນກພາສາລາວຂອງ VOA ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄົບຮອບ 62 ປີ ຂອງການສ້າງຕັ້ງ VOA ພະແນກພາສ າລາວ ແລະ ປິດທ້າຍລາຍການດ້ວຍຂ່າວຮອບລ່າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວພາກທີ 1 ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ປະຈຳແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ຫົວໜ້າອົງກ ານອະນາໄມໂລກເອີ້ນກາຊາວ່າເຂດມໍລະນະ ສະຫະລັດຄັດຄ້ານຕໍ່ການອອກຄວາມຄິດເຫັນຂອງສານໂລກ ກ່ຽວກັບດິນແດນທີ່ຍຶດຄອງໂດຍອິດສະຣາເອນ ແລະ ສະຫະລັດໂຈມຕີສະຖານທີ່ຍິງລູກສອນໄຟ ຂອງກຸ່ມຮູຕີ ໃນປະເທດເຢເມນ ຕໍ່ໄປຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ ສະບາຍດີ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ພຸດທະສອນ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະເລີ່ມດ້ວຍຂ່າວຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງອິດສະຣາເອນ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ສະຖານະການຢູ່ເຂດກາຊາດຽວນີ້ນີ້ ແມ່ນຮ້າຍແຮງຫຼາຍເນາະ ເຊິ່ງພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້ຫັ້ນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປແລ້ວ ວ່າຊັ້ນຊະ ເພາະວ່າອົງການອະນາໄມໂລກກໍໄດ້ປະກາດເນາະວ່າ ເຂດດັ່ງກ່ າວຫັ້ນແມ່ນເຂດມໍລະນະ ແລ້ວກະເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ກະມີທະຫານອິດສະຣາເອນເສຍຊີວິດຄົນໜຶ່ງ ເຊິ່ງກອງທັບອິດສະຣາເອນໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີທາງ ອາກາດໃນພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ໃນຂະນະທີ່ຫົວໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ກ່າວວ່າ ດິນແດນທີ່ຖືກປິດລ້ອມດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນເຂດມໍລະນະແລ້ວ ສື່ມວນຊົນອິດສະຣາເອນໄດ້ລາຍ ງານວ່າ ກອງກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດອິດສະຣາເອນໄດ້ປະກາດການເສຍຊີວິດຂອງທະຫານຄົນໜຶ່ງ ເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ໃນການຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກໃນພາກເໜືອຂອງກາຊາ ເຮັດໃຫ້ຕົວເລກຂອງທະຫານ ທີ່ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີກຸ່ມຮາມາສເປັນ 237 ຄົນ ກອງກຳລັງປ້ອງກັນອິດສະຣາເອນໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີຕໍ່ເປົ້າໝາຍຮາມາສຕ່າງໆ ໃນໝູ່ບ້ານເຊຕູນຂອງເມືອງກາຊາ ລວມທັງຄັ ງອາວຸດ ແລະ ອຸໂມງ ໃນພາກໃຕ້ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ລາຍງານການສັງຫານພວກຫົວຮຸນແຮງຫຼາຍສິບຄົນ ລວມທັງໃນເຂດຄານ ຢູນິສ ຫົວໜ້າອົງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການແພດ ເມດແຊັງ ຊອງ ຟອງເທຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງອິດສະຣາເອນໄດ້ດຳເນີນການປະຕິບັດການເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ໃນເມືອງອາລ ມາວາຊີ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງເມືອງຄານ ຢູນິສ ບ່ອນທີ່ສະຖານທີ່ລີ້ໄພສຳລັບ

ສະຫະລັດກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ສານສູງສຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດບໍ່ຄວນອອກບົດຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງສານ ໂດຍກ່າວວ່າ ອິດສະຣາແອນຄວນຖອນຕົວທັນທີ ແລະ ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂອອກຈາກດິນແດນ ທີ່ສະແຫວງຫາທາງສັນທາງສ້າງຕັ້ງລັດປາເລັດສະຕາຍ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພເປັນການຕອບແທນ ຂໍອະໄພ ຮັກສາການທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ຣິຈາດ ວີເຊັກ ກ່າວຕໍ່ຄະນະຜູ້ພິພາກສາ 15 ຄົນຢູ່ທີ່ສານຍຸຕິທຳສາກົນໃນນະຄອນເຮກວ່າ ສານບໍ່ຄວນຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງອິດສະຣາແອນ ແລະ ປາເລັດສະຕາຍ ທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນ ເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ ຜ່ານບົດຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງສານ ທີ່ໄດ້ຕອບບັນຫາບັນດາຄຳຖາມທີ່ເນັ້ນໃສ່ການກະທຳຂອງຝ່າຍດຽວເທົ່ານັ້ນກໍຄືອິດສະຣາແອນ ທ່ານກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວໃດໆກໍຕາມທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖອນຕົວອອກຈາກເວັສແບັງ ແລະ ເຂດກາຊາຂອງອິດສະຣາແອນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພອັນແທ້ຈິງຂອງອິດສະຣາແອນ ການປົກປ້ອງ ອິດສະຣາແອນຂອງສະຫະລັດໄດ້ມີຂຶ້ນໃນມື້ທີ 3 ຂອງການໄຕ່ສວນ ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮຽກຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານໃຫ້ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນທີ່ບໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາ ຍຂອງນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງອິດສະຣາແອນ ໃນເຂດດິນແດນທີ່ຖືກຍຶດຄອງ ເຊິ່ງອິດສະຣາແອນໄດ້ຜະໜວກເອົາພາຍຫຼັງສົງຄາມ 6 ວັນລະຫວ່າງອາຣັບອິດສະຣາແອນໃນປີ 1967 52 ປະເທດກຳລັງສະເໜີຄວາ ມຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບການຍຶດຄອງຂອງອິດສະຣາແອນ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການໃຫ້ອິດສະຣາແອນຖອນການຄວບຄຸມ ທ່ານວີເຊັກກ່າວວ່າ ສານສາມາດຕອບຄຳຖາມກ່ອນໜ້ານັ້ນໄດ້ ພາຍໃນກ ອບການດຳເນີນງານທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການພື້ນແຜ່ນດິນເພື່ອແລກກັບສັນຕິພາບ ພຸດທະສອນ ກອງທັບສະຫະລັດໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດ 4 ຄັ້ງໃນວັນພຸ ດວານນີ້ ໂດຍແນເປົ້າໃສ່ລູກສອນໄຟນຳວິຖີຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນໃນເຂດທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມກະບົດຮູຕີຂອງປະເທດເຢເມນ ກອງບັນຊາການສູນກາງສະຫະລັດໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຕ່າງໆໄດ້ຖືກລູກສອນໄ ຟນຳວິຖີເຄື່ອນທີ່ 7 ລູກ ແລະ ລູກ ແລະ ເຄື່ອງຍິງລູກສອນໄຟທີ່ພ້ອມຈະຍິງໄປໃສ່ທະເລແດງ ກອງກຳລັງສະຫະລັດໄດ້ຍັງໄດ້ຍິງໂດຣນທີ່ທຳການໂຈມຕີທາງດຽວຕົກ ອີງຕາມກອງບັນຊາການສູນກາງສະຫະ ລັດ ການໂຈມຕີຕ່າງໆແມ່ນຖືກດຳເນີນຂຶ້ນເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ສິ່ງທີ່ກອງບັນຊາການສູນກາງສະຫະລັດເອີ້ນວ່າ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ກຳປັ່ນການຄ້າທັງຫຼາຍ ແລະ ຕໍ່ກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອສະຫະລັດໃນ ພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີຫຼາຍສິບຄັ້ງ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກເປັນຕົ້ນມາ ຂັດຂວາງເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງທີ່ສຳຄັນໃນທະເລແດງ ຫຼາຍບໍລິສັດຂົນສົ່ງໄດ້ເລືອກທີ່ຈະຫຼີກລ່ ຽງເຂດດັ່ງກ່າວ ໂດຍໃຊ້ເສັ້ນທາງທີ່ຍາວກວ່າ ແລະ ແພງກວ່າ ເພື່ອສົ່ງກຳປັ່ນອອກໄປອ້ອມອາຟຣິກາ ການໂຈມຕີຂອງວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໜຶ່ງວັນ ຫຼັງຈາກທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ຢືນຢັນວ່າກຸ່ມຮູຕີ ທີ່ໄດ້ຮັບ ການໜູນຫຼັງໂດຍອີຣານ ຍັງໄດ້ຍິງໂດຣນ MQ-9 Reaper ຕົກຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງຂອງເຢເມນ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເ ທດສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກນ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ລູອິສ ອິນາຊີໂອ ລູລາ ດາ ຊິລວາ ທີ່ບຣາຊິລ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່ອນການເຈລະຈາກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຈາກກຸ່ມຈີຊາວ ສະຫະລັດ ແລະ ບຣາຊິລກຳລັ ງເຮັດຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ສຳຄັນຮ່ວມກັນ ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນລະດັບສອງຝ່າຍ ພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບໂລກ ມັນເປັນການຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ທ່ານ ບລິງເກນ ກ່າວຫຼັງຈາກການປະຊຸມໃນ ບຣາຊີເລຍ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດໄດ້ເດີນທາງໄປນະຄອນຣີໂອເດຈາເນໂຣ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນຈັດກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີຂອງກຸ່ມຈີ 20 ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ລາວຣອບ ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີໂອກາດທີ່ຈະມີການພົວພັນແບບເຊິ່ງໜ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຍາກ ໃນການພົບປະກັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ທ່ານ ບລິງເກນ ຍັງມີແຜນຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບພາລະກິດ ສະໜັບສະໜູນຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍຝ່າຍຢູ່ເຮຕີ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື G20 ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງປະຊາຊົນຊາວເຮຕີ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຟື້ນຟູຄວາມໝັ້ນຄົ ງ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ ພຸດທະສອນ ກອງທັບຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ກອງກຳລັງຂອງຣັດເຊຍໄດ້ທຳການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 10 ລຳ ແລະ ລູກສອນໄຟ 1 ລູກ ໃນຕອນກາງຄືນທີ່ຜ່ານມາ ກອ ງທັບອາກາດຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງປະເທດ ໄດ້ທຳລາຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 8 ລຳ ດ້ວຍການສະກັດກັ້ນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ໂປລຕາວາ ດນີໂປຣເປຕຣອຟ ຊາປໍຣີເຊຍ ແລ ະ ຄາກີບ ການບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ ປີ 2022 ແລະ ໃນຂະນະທີ່ວັນຄົບຮອບ 2 ປີໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້ ບັນດາຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມ 7 ປະເທດອຸດສາຫະກຳຊັ້ນນຳ ກໍຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸ ມຜ່ານທາງອອນລາຍໃນວັນເສົານີ້ ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນ ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ Karine Jean-Pierre ກ່າວໃນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ປະທານ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ຍັງຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຈລະຈາ ແລະ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຈະເນັ້ນຢ້ຳເຖິງບາດກ້າວທີ່ພວກເຮົາສາມາດດຳເນີນຮ່ວມກັນ ເພື່ອສືບຕໍ່ຕ້ານຣັດເຊຍ ອານາສັກ
ທຳນຽບຂາວພວມເຄື່ອນໄຫວທຳການປະຕິຮູບ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານໄຊເບີ ຕາມທ່າກຳປັ່ນຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງໃນບາງແຫ່ງນັ້ນອາດຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາ ຍແລ້ວ ຈາກການຖືກໂຈມຕີຂອງພວກແຮັກເກີທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຈີນ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ອອກດຳລັດສະບັບໜຶ່ງ ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານໄຊເບີ ຢູ່ຕາມທ່າກຳປັ່ນ ແລະ ສະຖ ານທີ່ຄຸ້ມຄອງທາງທະເລຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງສະຫະລັດ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມໝັ້ນຄົງໃນລະດັບຕ່ຳສຸດ ໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ນອກນັ້ນແລ້ວ ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ອະ ນຸຍາດໃຫ້ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ ດຳເນີນການກວດກາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານໄຊເບີ ຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ ແລະ ກຳປັ່ນ ແລະ ແມ່ນແຕ່ທັງສາມາດອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ຈຳກັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຳປັ່ນ ທີ່ມີການສົງໄສວ່າ ເປັ ນໄພຄຸກຄາມທາງດ້ານໄຊເບີຕໍ່ທ່າກຳປັ່ນຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ ການປ່ຽນແປງທີ່ວ່ານີ້ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບັງຄັບ ໃນການລາຍງານກ່ຽວກັບການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ ຕໍ່ສະຖານທີ່ທາງທະເລຕ່າງໆ ກ ານສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານຢູ່ຕາມທ່າກຳປັ່ນຕ່າງໆ ແມ່ນຈະແຈ້ງ ແລະ ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງປະເທດເຮົາ ເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາ ຮອງທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົ ງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ ແອນ ນິວເບີ ກ່າວ ພຸດທະສອນ ສານຂັ້ນສູງຂອງອັງກິດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ສິ້ນສຸດການຮັບຟັງຄຳໂຕ້ແຍ້ງເປັນເວລາສອງວັນ ກ່ຽວກັບວ່າສານຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ກໍ່ ຕັ້ງເວັບໄຊ WikiLeaks ທ່ານ Julian Assange ຍື່ນຄຳອຸທອນຄືນໃໝ່ ໃນການຂໍຄັດຄ້ານຕໍ່ການສົ່ງຕົວຄົນຮ້າຍໄປໃຫ້ສະຫະລັດ ເພື່ອປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາສອດແນມ ອີງຕາມລາຍງານຂອງການຂ່າວ AFP ຜູ້ພິພາກສາອາວຸໂສສອງທ່ານ ໄດ້ຮັບຟັງຫຼັກຖານຕ່າງໆຈາກບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ແລະ ບັນດາທະນາຍຄວາມທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ວໍຊິງຕັນ ແລະ ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ປະຕິບັດ ທີ່ຈະບໍ່ຕັດສິນໃນທັນທີ ຕໍ່ສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າ ເປັນຄວາມພ ະຍາຍາມຄັ້ງສຸດທ້າຍ ທີ່ຈະຂັດຂວາງຕໍ່ການສົ່ງຕົວຂອງທ່ານ ອາຊານຈ໌ ພວກເຮົາຈະສະຫງວນຄຳຕັດສິນຂອງພວກເຮົາໄວ້ກ່ອນ ຜູ້ພິພາກສາ ວິກຕໍເຣຍ ຊາບ ໄດ້ກ່າວຂະນະທີ່ດຳເນີນຄະດີທາງດ້ານກົດໝາ ຍທີ່ມີມາຍາວນານຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ມັນບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ເມື່ອໃດທ່ານນາງ ແລະ ຜູ້ພິພາກສາ ເຈເຣມີ ຈອນສັນ ຈະອອກຄຳຕັດສິນຂອງພວກເພິ່ນ ອານາສັກ ທ່ານ ເຈມສ໌ ໄບເດັນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກສື ບສວນຂອງລັດຖະສະພາວ່າ ອ້າຍຂອງທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ບໍ່ເຄີຍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຄອບຄົວ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານ ເຈມສ໌ ໄບເດັນ ປາກົດໂຕໃນການໃຫ້ການຢູ່ ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສອບສວນຈາກການຟ້ອງຮ້ອງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີໜຶ່ງ ກະລຸນາຕິດຕາມ ຂ່າວພາກທີສອງຂອງພວກເຮົາໄດ້ ກ່ອນປິດທ້າຍລາຍການ ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນ ຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ລັດຖະມົນຕີກາ ນຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ພວມມຸ່ງໜ້າໄປຍັງບຣາຊິລ ໃນອາທິດນີ້ ສຳລັບກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຂອງກຸ່ມ 20 ປະເທດ ທີ່ມີພັດທະນາ ທີ່ມີການພັດທະນາທາງດ້ ານອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ຈີຊາວ ບ່ອນທີ່ສົງຄາມຕ່າງໆໃນ ຢູເຄຣນ ແລະ ກາຊາ ຄາດໝາຍວ່າຈະເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ຄອບງຳການເຈລະຈາ ທ່ານບລິງເກນຍັງຈະພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຂອງບຣາຊິລ ຜູ້ທີ່ມີທັດສະນະກ່ຽ ວກັບບັນຫາຂັດແຍ່ງດັ່ງກ່າວທີ່ແຕກຕ່າງຈາກລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍຈະເດີນທາງຕໍ່ໄປຍັງອາເຈນຕີນາ ຊິນດີ ເຊນ ນັກຂ່າວອາວຸໂສທາງດ້ານການທູດຂອງ VOA ລາຍງານຈາກນະຄອ ນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເຊິ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແອນໂທນີ ບລິງເກນ ໄດ້ເດີນທາງມຸ່ງໜ້າໄປບຣາຊິລ ເພື່ອກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີກາ ນຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມ G20 ແລະ ການເຈລະຈາກັບປະທານາທິບໍດີ ລູອິສ ອິນາຊິໂອ ລູລາ ດາ ຊິລວາ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຜູ້ນຳຂອງບຣາຊິລທີ່ມີຫົວຄິດແບບອິດສະຫຼະ ໄດ້ຕ້ອງຕິຢ່າງໜັກກ່ຽວກັບສົງຄາມຂອງອິສຣາ ແອລຕໍ່ກຸ່ມຮາມາສ ແລະ ຈຳນວນທີ່ສູງຂອງພົນລະເຮືອນຊາວປາແລສໄຕນ໌ຖືກຂ້າຕາຍ ທ່ານມີຄວາມເຫັນທີ່ໄດ້ກ່າວໄປໃນວັນອາທິດຜ່ານມາຕອນໄປຢ້ຽມຢາມເອທິໂອເປຍ ທ່ານລູອິສ ອິນາຊິໂອ ລູລາ ດາ ຊິ ລວາ ປະທານາທິບໍດີຂອງບຣາຊິລ ກ່າວໃນພາສາປອກຕຸຍການວ່າ ທ່ານເວົ້າວ່າ ສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນແຫຼມກາຊາບໍ່ແມ່ນສົງຄາມ ມັນເປັນການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ ມັນບໍ່ແມ່ນສົງຄາມລະຫວ່າງທະຫານສູ້ກັບ ທະຫານ ມັນແມ່ນສົງຄາມລະຫວ່າງກອງທັບທີ່ໄດ້ກຽມພ້ອມເປັນຢ່າງສູງ ກັບພວກແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຢູ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ໂຄສົກຂອງກະຊວງ ທ່ານແມັດທິວ ມິລເລີ ໄດ້ກ່ າວວ່າ ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ບໍ່ເຫັນດີນຳຄວາມເຫັນຂອງທ່ານລູລາ ທ່ານແມັດທິວກ່າວວ່າ We have been quite clear um uh that we do not believe uh ທ່ານເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາສະແດງອອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງທີ່ວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອວ່າເປັນການ ຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນກາຊາ ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ບັນຫາຂັດແຍ່ງສິ້ນສຸດລົງໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ປະຕິບັດໄດ້ ພວກເຮົາຕ້ອງການເຫັນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນແບບທີ່ຍືນ ຍົງແກ່ພວກພົນລະເຮືອນໃນກາຊາ ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ເຫັນດີນຳຄວາມເຫັນເຫຼົ່ານັ້ນ ນັກຊ່ຽວຊານທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ທ່ານລູລາພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານກ່ຽວກັບເລື່ອງຕ່າງໆໄດ້ຍິນໄປທົ່ວ ເຊິ່ງປ ະເທດຂອງທ່ານມີອິດທິພົນພຽງເລັກນ້ອຍ ທ່ານຣູເບນສ໌ ບາໂບຊາ ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງບຣາຊິລປະຈຳສະຫະລັດ ກ່າວຜ່ານທາງ Zoom ໃນພາສາອັງກິດວ່າ He tried to punch above its weight trying to influence the war ທ່ານເວົ້າວ່າ ລາວໄ ດ້ພະຍາຍາມຕ່ອຍເກີນນ້ຳໜັກຂອງຕົນ ເພື່ອພະຍາຍາມມີອິດທິພົນຕໍ່ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ສົງຄາມໃນກາຊາ ແລະ ມັນມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍ ພວກເຮົາຄວນຍອມຮັບວ່າ ບຣາຊິລ ໃນແງ່ຂອງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະ ເທດ ແມ່ນບໍ່ມີອຳນາດ ບໍ່ມີກຳລັງທີ່ຈະແຊກແຊງໃນບໍລິເວນນີ້ ໃນກົງກັນຂ້າມ ພວກເຮົາແມ່ນເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ ແລະ ພວກເຮົາມີອຳນາດໃນດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ໃນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ ໃນການຊື້ຂາ ຍພະລັງງານ ພວກເຮົາຄວນສຸມໃສ່ບໍລິເວນທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ທ່ານ ບາໂບຊາ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າເຫດໃດທ່ານ ລູລາ ມິດງຽບຢູ່ກ່ຽວກັບສະຖານະການດ້ານການເມືອງຢູ່ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຊັ່ນ ເວເນຊູ ເອລາ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການປຶກສາຫາລືຂອງທ່ານ ບລິງເກັນ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດກຸ່ມ G20 ໃນນະຄອນ ຣີໂອເດຈາເນໂຣ ແລະ ການຢ້ຽມຢາມອາເ ຈນຕິນາຂອງທ່ານໃນວັນສຸກມື້ອື່ນນີ້ ລັດຖະບານຂອງເວເນຊູເອລາ ແລະ ພັກຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ພົບປະກັນໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ໃນນະຄອນຫຼວງກາຣາກັສ ເພື່ອປຶກສາຫາລືໃນທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງພວກ ເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບການກັກຂັງທະນາຍຄວາມສິດທິມະນຸດຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະເຮັດຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີທີ່ເສລີ ແລະ ເປັນທຳໃນປີນີ້ ໜຶ່ງວັນກ່ອນ ໜ້າກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມ G20 ນັ້ນ ນັກການທູດຂັ້ນສູງຂອງບຣາຊິລໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນຫາຂັດແຍ່ງທັງຫຼາຍຢູ່ທົ່ວໂລກ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດັບຂອງສົງຄາມເຢັນ ແລະ ວ່າບັນດາຜູ້ນ ຳທົ່ວໂລກຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບລະບົບສາກົນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ່ງໃໝ່ ໃນອາເຈນຕິນາ ທ່ານ ບລິງເກັນ ຈະຈັດການເຈລະຈາກັບທ່ານ ຮາເວຍ ມີເລ ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ຂອງປະເທ ດດັ່ງກ່າວ ທີ່ເວົ້າກົງໄປກົງມາ ຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນອິດສະຣາແອນຢ່າງຈິງຈັງ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA
ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄົບຮອບ 62 ປີ ຂອງການສ້າງຕັ້ງ VOA ພະແນກພາສາລາວ ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາມື້ນີ້ ທິບສຸດາ ຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບທ່ານ ລິນທອງ ນ້ອຍນາລາ ເຊິ່ງເປັນທັງພະນັກງານ ແລະ ອະດີດຫົວໜ້າພະ ແນກພາສາລາວຂອງ VOA ທີ່ດົນນານທີ່ສຸດ ມາສະເໜີທ່ານ
ອົງການຂ່າວ VOA ມີຊື່ເຕັມມາຈາກ Voice of America ເປັນອົງການຂ່າວທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາໃນປີ 1942 ເພື່ອນຳສະເໜີຂ່າວກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ເປັນອົງການອອກອາກາດທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາ ໂດຍກອງທຶນສາກົນຂອງລັດຖະບານ ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງຂ່າວຂອງຜູ້ຄົນຢູ່ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆທົ່ວໂລກ ໃນປັດຈຸບັນ VOA ຈຶ່ງໄດ້ມີທັງໝົດ 49 ພາສາ ໃນນັ້ນ ພາສາລາວແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາ 49 ພະ ແນກພາສາຕ່າງປະເທດຂອງ VOA ເຊິ່ງ VOA ລາວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ ປີ 1962 ຫຼື ໃນມື້ນີ້ເມື່ອ 62 ປີທີ່ຜ່ານມາ ໃນເວລານັ້ນ ຫົວໜ້າຄົນທຳອິດຂອງພະແນກພາສາລາວ ແມ່ນຄົນອາເມລິກັນ ທ່ານ ຈອນ ມິ ວເລີ ໂດຍມີພະນັກງານຄົນລາວພຽງຄົນດຽວ ຄື ທ່ານ ຖະຫວັນ ສະແຫວງສຸກ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທັງບັນນາທິການ ແລະ ຜູ້ປະກາດຂ່າວ ຕໍ່ມາໃນທ້າຍປີ 1967 ທ່ານ ລິນທອງ ນ້ອຍນາລາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກໃນພະແ ນກພາສາລາວຂອງ VOA ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຄົນອື່ນໆ ອີກປະມານ 6 ຄົນ ທ່ານ ລິນທອງ ກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ ໃນຊ່ວງທຳອິດຢູ່ໃນລາຍການຂອງພະແນກພາສາລາວ ແມ່ນຍັງບໍ່ມີຫຼັກການ ຫຼື ອອກກຳນົດຕາມຕາຕະລາ ງໂດຍກົງ ລາຍການຈະອອກອາກາດຕາມເນື້ອໃນຂອງຂ່າວ ຫຼື ລາຍການທີ່ມີໃນມື້ນັ້ນ ໂດຍທ່ານ ລິນທອງ ໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງເຖິງແຜນການເຮັດວຽກໃຫ້ຟັງວ່າ
ເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກແນວຄິດໃໝ່ໆ ຄັນວ່າບໍ່ໄດ້ຫຍັງໂຕໃໝ່ນີ້ເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ ເຮົາໄປສຶກສາກັບພວກບໍລິຫານນຳເຂົາວ່າ ເຂົາຕ້ອງການແບບໃດ ແລ້ວເຮົາຈະພາພະແນກລາວນີ້ໄປແບບໃດ ເວລາເຮັດວຽກ ນີ້ມັນເຮັດວຽກຕ່າງກັນ ເວລາລຸງໄປເຮັດຢູ່ຫັ້ນ ທຸກຄົນຕ້ອງເດີນຕາມແນວຄິດຂອງລຸງເດ້ ຈິງຢູ່ມີຫົວໜ້ານັ້ນ ແຕ່ວ່າບໍລິຫານອອກຈາກຫົວໜ້ານັ້ນໝົດ ເພາະສະນັ້ນມັນຈຶ່ງເປັນການບໍລິຫານທີ່ບໍ່ຄືເຂົາ ບໍ່ຄືພະແ ນກອື່ນ ພະແນກອື່ນບັນຫາແນວອື່ນກໍເຂົາກໍມີ ແຕ່ວ່າພາສາລາວນີ້ເຮົາສ້າງແບບໃໝ່ຂຶ້ນມາໂລດ ລະຫວ່າງປີ 1975 ຫາ ປີ 1977 ລາຍການມີການປັບປ່ຽນຊົ່ວໂມງຫຼາຍໆຄັ້ງ ເຊິ່ງໃນຊ່ວງປີ 1975 VOA ພະແນກພາສາລາວ ມີກາ ນປ່ຽນເວລາມາເປັນອອກອາກາດ 1 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ມາກໍປ່ຽນມາເປັນ 2 ພາກ ຄືອອກອາກາດພາກເຊົ້າ ແລະ ພາກແລງ ພາກລະເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ ແຕ່ມາຮອດປີ 1977 ກໍກັບມາອອກອາກາດເປັນເວລາດຽວໃນ 1 ຊົ່ວໂມງ ອີກຄັ້ງ ມາຮອດປີ 1985 ໃນເວລານີ້ ທ່ານ ລິນທອງ ໄດ້ຂຶ້ນເປັນຫົວໜ້າຂອງ VOA ພະແນກພາສາລາວ ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ້າຄົນທີ 7 ຂອງພະແນກ ແຕ່ເປັນຄົນລາວຜູ້ທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ອັນສຳຄັນດັ່ງກ່າວນີ້ ແລະ ໃນຈຸດນີ້ເອ ງທີ່ພະແນກພາສາລາວເລີ່ມມີການປັບປ່ຽນຕາຕະລາງ ແລະ ອອກກົດເກນອອກມາເຕັມຮູບແບບ ໂດຍທ່ານ ລິນທອງ ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ແນວຄິດນີ້ລຸງອອກແນວຄິດເອງ ແຕ່ເວລາປະຊຸມກັບອັນນ່າພວກຫົວໜ້າທັງ ຫຼາຍ ທຸກວັນຕ້ອງມີຫົວໜ້າປະຊຸມກັນເລີຍ ເວລານັ້ນເຮົາສະເໜີໃຫ້ເຂົາ ແນວຄິດເຮົາຈະເປັນແບບນີ້ ມັນຈະເປັນແບບນີ້ ຜົນມັນຈະອອກມາແບບນີ້ ເຈົ້າເຂົ້າໃຈບໍ່ ຄັນບໍ່ເຂົ້າໃຈເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ເຂົາ ໝາຍຄວາມວ່າພວກພະແນກອື່ນນີ້ນະ ທີ່ເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈເຮົານະ ຄັນເຮົາບໍ່ພັດທະນາເຮົາເອງ ບໍ່ພັດທະນາລູກນ້ອງເຮົາເອງ ພວກລູກນ້ອງກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ ເຮົາໄປປະຊຸມມາ ເຮົາກໍສະເໜີເຂົາບໍ່ໄດ້ ຫຼືວ່າ ສະເໜີແລ້ວເຂົາກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈ ພວກສະມາຊິກເຮົານັ້ນ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງທ່ານ ທ່ານລິນທອງກ່າວວ່າ ຈຸດປ່ຽນຂອງການເຮັດວຽກ ຄືຮູບແບບຂອງໜ້າວຽກ ເທັກໂນໂລຈີທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາຫຼາຍຂຶ້ນ ການຂ ະຫຍາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອໃຫ້ໄປເຖິງຜູ້ຟັງ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງສາມາດເຂົ້າໃຈແກ່ນແທ້ຂອງເນື້ອຂ່າວ ເຊິ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ຈຸດໃຫຍ່ກໍແມ່ນວ່າເຮົາຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ວ່າ ຊິໃຫ້ຄົນລາວໄດ້ຊາບຂ່າວ ຊາ ບເລື່ອງຕ່າງໆຂອງອາເມລິກາ ແລະກໍຂອງໂລກຢ່າງແທ້ຈິງ ໂດຍທີ່ວ່າເຮົາເຮັດກໍເພື່ອວ່າໃຫ້ຄົນລາວຜູ້ທີ່ຢູ່ເມືອງລາວໄດ້ຮູ້ຈັກ ບາງເລື່ອງມັນກໍອາດຈະຍາກ ແຕ່ບາງເລື່ອງກໍໃຫ້ມັນເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ໂດ ຍເພິ່ນໄດ້ກ່າວໃຫ້ຟັງບາງສ່ວນດັ່ງນີ້ ປ່ຽນແປງໃນລັກສະນະທີ່ວ່າເຮົາຄິດຕ້ອງຄິດບໍ່ໃຫ້ຄືຜູ້ອື່ນນະ ເຮົາອາດຈະໄປສຶກສານຳເຂົາ ໄປປະຊຸມນຳເຂົາ ແຕ່ເວລາເຮົາເຮັດແລ້ວ ເຮົາເຮັດແບບໃໝ່ ໃຫ້ມັນຖືກ ຕ້ອງກັບແນວຄິດຂອງພວກຟັງຢູ່ເມືອງລາວ ມັນເປັນແບບນີ້ ພວກຢູ່ເມືອງລາວ ພວກຢູ່ປະເທດລາວ ປະເທດໄທ ຢູ່ໃສນີ້ ເຂົາຄິດແບບໜຶ່ງ ເຮົາຄິດແບບໜຶ່ງ ຕ້ອງຄິດແບບໜຶ່ງ ຄົນລະຢ່າງນະ ສຳຄັນຄົນລະຢ່າງ ເ ຮົາຕ້ອງໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກວ່າເຫດການໃນສະໄໝກ່ອນ ພວກລັດຖະບານລາວກ່ອນເຂົ້າມາ ເຂົາກໍຄິດແບບໜຶ່ງ ເຮົາກໍຄິດແບບໜຶ່ງ ເພາະສະນັ້ນ ເອົາແນວຄິດຂອງເຂົາກັບຂອງເຮົາໄປປະສົມກັນ ອັນນີ້ນີ້ມັນສຳຄັ ນເດ້ ສຳຄັນວ່າເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກວ່າຈະພາພະແນກລາວໄປແບບໃດ ເນື່ອງຈາກບັນຫາສຸຂະພາບ ທ່ານລິນທອງ ນ້ອຍນາລາ ຈຶ່ງກິນບຳນານໃນປີ 2010 ລວມອາຍຸໃນການເຮັດວຽກຢູ່ VOA ພະແນກພາສາລາວທັງໝົດ 43 ປີ ປັດຈຸບັນ ທ່ານໃຊ້ຊີວິດບັ້ນປາຍຂອງເພິ່ນກັບພັນລະຍາຢູ່ທີ່ເຮືອນສວນແຄມແມ່ນ້ຳອັນສະຫງົບສຸກ ແຕ່ທ່ານເອງກໍດີໃຈທີ່ທາງທີມງານຂອງພວກເຮົາຍັງຄົງຕິດຕໍ່ສຳພາດເພິ່ນຢູ່ ສຳລັບຫົວໜ້າພະແນກພາສ າລາວຄົນທີ 8 ແລະ ເປັນຄົນລາວຄົນທີ 2 ພ້ອມທັງເປັນແມ່ຍິງຄົນທຳອິດ ແມ່ນທ່ານນາງ ດາລາ ບັກຄຳ ສ່ວນຫົວໜ້າພະແນກພາສາລາວຄົນທີ 9 ແລະ ເປັນຄົນລາວຄົນທີ 3 ແມ່ນທ່ານ ໄພສານ ວໍລະຈັກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ງານໃນ VOA ພະແນກພາສາລາວເມື່ອປີ 1991 ຮອດປີ 2020 ໃນຊ່ວງທຳອິດ ຊ່ວງທີ 2 ເລີ່ມແຕ່ປີ 2007 ແລະ ຮັບໜ້າທີ່ເປັນຫົວໜ້າພະແນກໃນປີ 2016 ເຊິ່ງເພິ່ນຈະກະສຽນອາຍຸການເຮັດວຽກໃນມື້ອື່ນນີ້ ແນວໃດກໍຕາມ ເນື່ອງຈາກ ວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາເປັນມື້ງານລ້ຽງສົ່ງໃນການອອກບຳນານຂອງທ່ານໄພສານ ທາງທີມງານ VOA ໄດ້ໂອ້ລົມກັບທ່ານນາງ ນາເດຍ ຫົວໜ້າຝ່າຍເອເຊຍປາຊີຟິກຂອງ VOA ເຊິ່ງທ່ານນາງກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຄິ ດເຫັນສ່ວນໜຶ່ງ ເນື່ອງໃນໂອກາດຂອງພະແນກພາສາລາວຄົບຮອບ 62 ປີດັ່ງນີ້ I want to say happy anniversary to VOA Lao. It's been 62 years of ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເວົ້າວ່າ ສຸກສັນວັນຄົບຮອບ 62 ປີຂອງ VOA ພະແນກພາສາລາວ ມັນເປັນ 62 ປີແຫ່ງການແຈ້ງຂ່າວໃຫ້ຜູ້ຟັງຂອງພວກເຮົາທີ່ເວົ້າ ແລະ ຟັງພາສາລາວໃນວິທະຍຸ ຫຼື ທາງອິນເຕີເນັດ ແລະຫວັ ງວ່າມັນຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຟັງຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນທົ່ວທຸກແຫ່ງ ທ່ານຜູ້ຟັງຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ຈະເຂົ້າຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ໂດຍບອກກັບພວກເຮົາໃນສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບອາ ເມລິກາ ແລະຈາກທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງພວກເຮົາສາມາດນຳເອົາເລື່ອງລາວຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນມາໃຫ້ທ່ານ ພ້ອມດ້ວຍຄວາມຈິງທີ່ຜ່ານການພິສູດ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈຫຼາຍນຳການອອກອາກ າດ 62 ປີຂອງພວກເຮົາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະສາມາດສືບຕໍ່ ແລະກໍມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ຊົມ ແລະຜູ້ຟັງຂອງພວກເຮົາ ປັດຈຸບັນ VOA ພະແນກພາສາລາວແມ່ນດຳເນີນງານຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ເພື່ອ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບນະໂຍບາຍການນຳສະເໜີຂ່າວເຖິງຄວາມຈິງ ແລະເປັນກາງຂອງ VOA ທິບສຸດາ VOA
ນັ້ນແມ່ນລາຍງານພິເສດເນື່ອງໃນໂອກາດຄົບຮອບ 62 ປີຂອງການສ້າງຕັ້ງພະແນກພາສາລາວຂອງວິທະຍຸ VOA ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນສຳລັບແລງມື້ອື່ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລ າຍງານກ່ຽວກັບນັກທຸລະກິດໄທຄາດວ່າ ການຄ້າລະຫວ່າງໄທກັບຈີນ ໂດຍຜ່ານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າດ້ວຍທາງລົດໄຟລາວຈີນໃນປີ 2024 ຈະຂະຫຍາຍໂຕເພີ່ມຂຶ້ນ 30 ເປີເຊັນ ແລະຍັງຈະເຊື່ອມຕໍ່ການຄ້າໄທຈີນໄ ປເຖິງມາເລເຊຍອີກດ້ວຍ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງໄດ້ໃນມື້ອື່ນ ແລະຂໍແຈ້ງຂ່າວດີໃຫ້ບັນດາທ່ານຊາບວ່າ ທ່ານສາມາດຂຽນຂໍ້ຄວາມ ຫຼືໃຫ້ອີໂມຈິໃນລາຍງານຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານອ່ານຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ VOA ລາວໄ ດ້ແລ້ວ ແລະກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທ່ານ Mike Gallagher ທີ່ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະຈີນ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງໄຕ້ຫວັນໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ພ້ອມດ້ວ ຍຄະນະຜູ້ແທນຈາກສະພາຕ່ຳ ແລະຈະພົບປະກັບພວກຜູ້ນຳອາວຸໂສຂອງໄຕ້ຫວັນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງການຂ່າວຣອຍເຕີ ທ່ານ Gallagher ທີ່ຕິດຕາມດ້ວຍສະມາຊິກສະພາຄົນອື່ນອີກ 4 ທ່ານ ພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງກາ ນຢ້ຽມຢາມ ເຊິ່ງຈະສິ້ນສຸດລົງໃນວັນເສົາຈະມານີ້ ແມ່ນເປັນເພື່ອນມິດທີ່ແຂງຂັນຂອງໄຕ້ຫວັນທີ່ຈີນໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດນັ້ນ ແລະເປັນບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງຕິຈີນຢ່າງແຂງຂັນ ຄະນະຜູ້ແທນຈະພົບປະກັບພວກຜູ້ ນຳອາວຸໂສຂອງໄຕ້ຫວັນ ແລະສະມາຊິກຂອງກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບໄຕ້ຫວັນ ຄວາມໝັ້ນຄົງພູມິພາກ ການຄ້າ ແລະການລົງທຶນ ແລະບັນຫາທີ່ສ ຳຄັນອື່ນໆ ທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ທັງສອງຝ່າຍ ອານາສັກ
16 ເດືອນຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງທຶນເພື່ອປະຊາຊົນອັຟການິສຖານ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະລັດ ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກມອບຮັບເພື່ອຈ່າຍຕາມວັດຖຸປະສົງຕ່າງໆຂອງຕົນ ດັ່ງທີ່ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳ ມະການຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ເປີດເຜີຍ ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍການນຳໃຊ້ຊັບສິນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງອັຟການິສຖານ ທີ່ໄດ້ຖືກກັກໄວ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງອັຟການິສຖານມີສະ ຖຽນລະພາບ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງຕາລີບານທີ່ປົກຄອງໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ກອງທຶນໄດ້ຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນທ່າມກາງການເຂົ້າຍຶດອຳນາດຂອງກຸ່ມຕາລີບານໃນປີ 2021 ຊຶ່ງຈຳນວນເງິນ 3,500 ລ້ານ ໂດລາທີ່ກັກໄວ້ໃນປະເທດສະວິດເຊີແລນ ທີ່ເຄີຍເປັນຂອງທະນາຄານກາງຂອງອັຟການິສຖານ ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າອາດນະສັກ ພ້ອມດ້ວຍໄພສານ ຜູ້ກຳກັບການອອກອາກາດ ແລະ ຄະ ນະສະຖານີວິທະຍຸ VOA ຂໍອຳລາບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງຂອງມື້ອື່ນ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1,575 ກິໂລເຮີດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີ ເນັດເຊັ່ນກັນ